ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ 108 Megahertz Podcast ເປັນເອພິໂຊດທີ 6 ເນາະ ແປັບດຽວກໍກ້າວເຂົ້າສູ່ເອພິໂຊດທີ 6 ແລ້ວ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນທີ 29 ເດືອນ 4 2020 ລະຢາກແຈ້ງໜ້ອຍໜຶ່ງ ມື້ນີ້ຊິຖືໂອກາດທົດລອງເບິ່ງ ເຮັດ ເອີ ພອດ ແຄສ ພ້ອມທັງຊິໄປປ່ອຍເປັນ Facebook Live ເພາະວ່າມັນມີເຫດຂອງມັນເນາະທ່ານຜູ້ຟັງ ອັນ ຄົນຟັງພອດແຄສ ທີ່ຈິງຢູ່ບ້ານເຮົາອາດຈະຍັງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຄົນກໍຍັງຄຸ້ນເຄີຍກັບການຟັງ ອັນ Facebook Live ກໍເລີຍຊິລອງ ໃຊ້ວິທີ ອ່າ ປະສົມປະສານເບິ່ງວ່າຜູ້ທີ່ ອ່າ ຍັງບໍ່ທັນຟັງພອດແຄສ ຊິຄ່ອຍໆຫັນມາຟັງພອດແຄສຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ ເພາະສະນັ້ນ ກໍຊິທັກທາຍກັນໄປທັງສອງ ສອງທາງເລີຍ ອ່າ ສຳລັບພອດແຄສນີ້ ຄືເຮົາເຮັດມາ 6 ຕອນ ກໍ ຖືວ່າມີການຕອບຮັບພໍສົມຄວນ ກໍມີທັງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມຟັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເນາະ ອັນນີ້ນີ້ຜູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍຊິແມ່ນຄົນລາວເຮົານີ້ແຫຼະ ກະຊິແມ່ນເຫັນໂພສນຳ Facebook ລະກະຊິຕິດຕາມເຂົ້າມາ ຄືເຮົາໂພສ ມາ 5 ຕອນເນາະ ອັນ ມີສະຖິຕິບາງຢ່າງຢາກມາເລົ່າສູ່ຟັງ ມີຜູ້ຟັງຢູ່ລາວນີ້ 90 ເປີເຊັນ ມີຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ 3 ເປີເຊັນ ຢູ່ອາເມລິກາ 2 ເປີເຊັນ ການາດາກະມີເດ້ນີ້ ການາດາ 1 ເປີເຊັນ ໄທອີກ ສອງ ໜຶ່ງຈຸດປາຍ 2 ເປີເຊັນ ອັນ ນີ້ແມ່ນ ກະຊິແມ່ນຄົນລາວເຮົາໝົດເນາະ ທີ່ວ່າເພິ່ນອາໄສຢູ່ພຸ້ນ ລະອາດຈະຫຼົງກົດເຂົ້າມາຟັງເບາະ ບໍ່ແນ່ໃຈເທື່ອ ຄືຊິບໍ່ທັນ ລະກະຊິຄ່ອຍໆຕິດຕາມ ຫວັງວ່າຊິເປັນຜູ້ຕິດຕາມຟັງນຳກັນ ມີຫຍັງກະສົ່ງຂ່າວເຂົ້ າມາ ອ່າ ອາຍຸທີ່ຟັງກະເກັບສະຖິຕິໄດ້ ອາຍຸທີ່ຟັງນີ້ຫຼາຍສຸດລະແມ່ນ 28 ຫາ 44 ສອງສ່ວນ 28 ຫາ 34 ກໍ 33 ເປີເຊັນ 35 ຫາ 44 ກະມີ 33 ເປີເຊັນ ຮອງລົງມາຈາກນັ້ນແມ່ນ 23 ຫາ 27 ແມ່ນ 22 ເປີເຊັນ ຜູ້ທີ່ຕ່ຳກວ່າ 22 ນີ້ ຖືວ່າຍັງຢູ່ 11 ເປີເ ຊັນ ຊຶ່ງກໍໜ້າຈະເຂົ້າ ເຂົ້າເກນກັບຫົວຂໍ້ພອດແຄສເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເອີ ເຮົາເຮັດມາທັງໝົດນີ້ເນາະ ລະກະຍັງມີເອພິໂຊດທັງໝົດທີ່ເຮົາເຮັດນີ້ມີ 5 ຕອນ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງຂອງຕອນທີ 1 ນີ້ ຄົນຟັງໜ້ອຍຫຼາຍ ເພາະວ່າ ຄືຊິຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ລະກະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກັບໄປຟັງຕື່ມ ອັນນີ້ແມ່ນເຮົາເວົ້າເລື່ອງ ອັນ ການເບິ່ງບັນຫາໂຄວິດ-19 ຜ່ານ ອັນ ວູກາເນາະ ໂລກຂອງວູກາ ອ່າ ເຮົາບໍ່ລົງລາຍລະອຽດ ດຽວທ່ານໃດສົນໃຈລອງໄປຮັບຟັງນ ຳຫຼັງກະໄດ້ ລະກະອັນ ຕອນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍສຸດລະແມ່ນເລື່ອງຂອງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຄວນຮັບມືກັບພິດໂຄວິດຄືແນວໃດ ໂຕນີ້ຖືວ່າຊິແມ່ນມີນັກສຶກສາສົນໃຈຫຼາຍ ຕໍ່ມາກໍແມ່ນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງນີ້ໝົດ ຄວາມໝາຍໄປພ້ອມໆກັບໂຄວິດ ລະກະກຳມະກອນຫ້ອງແອຮັບມືໂຄວິດຄືແນວໃດ ອັນນີ້ກະເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄົນສົນໃຈລຳດັບຕໍ່ໆລົງມາ ລະ ຜູ້ທີ່ຟັງນີ້ກໍແມ່ນໃຊ້ອຸປະກອນ ຮູ້ສຶກວ່າ Apple Podcast ນີ້ມາແຮງ ຄົນເລີ່ມເລີ່ມມາຟັ ງຫຼາຍຂຶ້ນໃນມື້ 2 ມື້ນີ້ ບັດນີ້ຄັນເຮົາມາເວົ້າເລື່ອງ Podcast ນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອັນ ມື້ນີ້ກໍລອງໂພສໄປເບິ່ງ ປາກົດວ່າຜູ້ຄົນລາວເຮົາເຮັດ Podcast ນີ້ກໍມີຫຼາຍຄົນຢູ່ໃດ໋ ກໍເລີຍຢາກ ຢາກເກີ ຢາກເອີ່ຍເຖິງຈຳນວນໜຶ່ງ ອາດຈະຍັງບໍ່ທັ ນລົງລາຍລະອຽດ ດຽວຕອນໜ້າໆ ເຮົາມາເວົ້ານຳກັນຕໍ່ ມັນມີຕົ້ນກ້າ Podcast ເນາະ ທີ່ວ່າ ອາດຈະເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ຢູ່ ເຮົາບໍ່ລົງລາຍລະອຽດເທື່ອຊະ ກະມີ Level Up Podcast ອ່າ Talk to Me ໂທດ ລະກະມີ ອ່າ Lao Opening Podcast ມີໂຄ ດລາວອີກເດ້ ໂຄດລາວ Channel ລະກະມີຜູ້ກຳລັງຊິຈັດ Podcast ກໍຊິມີ ອ່າ ມີອັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊື່ມາແລ້ວແມ່ນ The Passion Podcast ລະກະນອກນັ້ນ ບາງທ່ານກະແມ່ນຈັດຢູ່ເປັນ YouTube Channel ກັບ Facebook Page ກະມີຂອງອາຈານເນາະ ທີ່ວ່າເພິ່ນເວົ້າເລື່ອງເສດຖະສ າດຢູ່ 2 ທ່ານນະ ມີ ອ່າ Cafe Talk by Ecofin ລະກະມີນັກເສດຖະສາດເລົ່າ la.econ ອັນນີ້ນີ້ກະຊິແມ່ນ ອ່າ ກະແມ່ນທີມນັກເສດຖະສາດບ້ານເຮົານີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າເພິ່ນເຮັດຢູ່ ຄັນທ່ານໃດສົນໃຈ ລອງຕິດຕາມຟັງເບິ່ງ ບັດນີ້

ບາງຄົນກໍວ່າໄດ້ຄວາມຮູ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິບອກວ່າໄດ້ຄວາມຮູ້ ບາງຄົນກໍວ່າບໍ່ມີເວລາ ກໍເພາະສະນັ້ນ ອັນ ອາບນ້ຳໄປນຳ ກໍຟັງໄປນຳກໍມີ ຂັບລົດເນາະ ບາງຄົນຂັບລົດໄປນຳ ຟັງໄປນຳ ອັນ ລວມໆລະແມ່ນເຮັດກິ ດຈະກຳຢ່າງອື່ນໄປ ລະຟັງໄປນຳໄດ້ ນີ້ເປັນສະເໜ່ຂອງພອດແຄສ ລະກະກັບມາຟັງຕອນໃດກໍໄດ້ ບໍ່ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕ້ອງມານັ່ງຖ້າຈໍ່ຟັງ ຄືຄ່ອຍໆຟັງເອງ ຄິດໄປ ຟັງຜູ້ເວົ້າລະກະຄິດໄປນຳ ອັນນີ້ແມ່ນ ລວມໆແມ່ ນໄດ້ ອ່າ ລວບລວມມາໄດ້ເປັນຈັ່ງຊີ້ ລະກະຫຼາຍຄົນກໍວ່າມັນໄດ້ມຸມມອງ ໄດ້ແນວຄິດຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ວ່າ ແຕ່ວ່າຖາມວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ໄປຟັງເປັນ Audio Book ຫຼືວ່າປະເພດເຂົາອ່ານປຶ້ມໃຫ້ເບິ່ງ ບາງເຂົາກໍຊິວ່າ ເອີ ມັນ ມັ ນກໍ ມັນກໍຊິຊີຣຽສເກີນໄປທີ່ວ່າຕັ້ງໃຈຟັງແຕ່ປຶ້ມ ອັນນີ້ມັນກໍເປັນໃນລັກສະນະການໂອ້ລົມ ລະກະຊວນລົມໃຫ້ແງ່ຄິດ ຄົນກໍເລີຍສົນໃຈ ໂອເຄ ຍືດຍາວ ບາດນີ້ເຮົາມາເຂົ້າເລື່ອງເຮົາ ໂອເຄ ລະເຮົາຊິລົມເລື່ອ ງຫຍັງລະບັດນີ້ ມື້ນີ້ຢາກມາລົມອັນນີ້ ເລື່ອງວ່າ ອັນ ເຮົາມີຂ່າວດີແຫຼະເນາະ ຄັນຊິວ່າດີ ຄິດວ່າເປັນຂ່າວດີຫຼາຍກວ່າ ຫຼາຍຄົນກໍ work from home ຫຼືວ່າ stay at home ເນາະ ຢູ່ເຮືອນນີ້ມາຫຼາຍອາທິດ ກະຄືຊິຄິດຮອດໝູ່ຄູ່ຫ້ອງການ ຫ້ອ ງລະຫ້ອງການ ກໍຖືວ່າມີຂ່າວດີຈາກພາກລັດເຮົາອອກມາລະ ກະຄືເພິ່ນຊິຄ່ອຍໂຍະຍານໃຫ້ກັບໄປເຮັດວຽກ ແຕ່ກະຍັງຢູ່ບົນພື້ນຖານຕ້ອງລະມັດລະວັງໃດ໋ທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າໂຄວິດນີ້ມັນແກ້ໄຂໄ ດ້ ທົ່ວໂລກ ຫຼືວ່າມັນຜ່ານໄປແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍມີແຮງກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຮົາຕ້ອງກັບໄປເຮັດກິດຈະກຳເສດຖະກິດນຳກັນ ບາດນີ້ເວລາກັບໄປນີ້ນະ ຢາກຢາກຊວນລົມວ່າ ແລ້ວເຮົາໃນຖານະທີ່ເ ປັນຜູ້ບໍລິຫານເດ້ ເປັນລູກນ້ອງ ເປັນພະນັກງານເດ້ ໃນສະຖານະການທີ່ວ່າ ເຮົາທຸກຄົນຄືຊິປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າມັນຢູ່ໃນວິກິດ ວິກິດເສດຖະກິດອັນໜຶ່ງ ທີ່ມັນກຳລັງກໍ່ໂຕກັນນີ້ ຄວນຊິວາງເນື້ອວາງໂຕກັນຈັ່ງໃດ ແລະ ເຮົາ ເຮົາຊິຈົ່ງທ່າຈັ່ງໃດ ເພື່ອທີ່ຊິຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ເກີດຢູ່ໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປນຳກັນ ລວມເຖິງກຽມໂຕໃຫ້ຮັບມືກັບ ນີ້ແຫຼະ ສະພາບການຫຼັງໂຄວິດ ເຮົາຊິເຮັດຈັ່ງໃດເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ເຮົາຢາກມາລົມ ແ ລະ ລົມນີ້ກະ ໂຕເອງ ໂຕ ໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງຕອນນັ້ນ ວິກິດໂລກ ວິກິດເສດຖະກິດລະດັບໃຫຍ່ໆນີ້ ກະຫາກະ ເທື່ອຕອນທີ່ເຮົາຮູ້ກັນ ຄົນໄທກໍຊິເອີ້ນຕົ້ມຍຳກຸ້ງ ແລ້ວກະ ຫວ່າງປີ 97 ນີ້ ອັນນັ້ນກະບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມເຮັດວ ຽກຊ້ຳ ກະບໍ່ຮູ້ລົດຊາດອີ່ຫຍັງປານໃດ ແລ້ວຕອນທີ່ວ່າ Hamburger Crisis ຫວ່າງ 2008-2009 ນີ້ກະ ກະເລີ່ມຮູ້ຢູ່ ແຕ່ກະຍັງຖືວ່າ ຫາກະເລີ່ມເຮັດວຽກແບບຍັງບໍ່ດົນ ກະເລີຍບໍ່ເຄີຍເຈີປານໃດ ກະເລີຍໄປອ່ານເຈີ ອັນບົດຄວາມດີໆຂອງ ເ ອີ ນີ້ແຫຼະ ອັນຄຸນທະນາ ເວົ້າຄຸນນີ້ກໍຊິຮູ້ແລ້ວເນາະ ວ່າແມ່ນຄົນໄທນີ້ ແລ້ວຄົນກໍຊິເອີ້ນເພິ່ນວ່າເປັນພີ່ໂຈ ໂດຍສ່ວນຕົວກໍບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ເອີ ທ່ານນີ້ ແຕ່ວ່າກໍຕິດຕາມຜົນງານຂອງ ເອີ ພີ່ໂຈນີ້ ຫຼືວ່າ ທ່ານໂຈນີ້ມາໄລ ຍະໜຶ່ງຢູ່ ກໍໜ້າສົນໃຈ ເພາະວ່າລາວກໍເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກສູ້ຊີວິດ ແລ້ວກະສ້າງຜົນງານຈົນໂດດເດັ່ນ ແລ້ວກະເປັນ ຄັນຊິເວົ້າແມ່ນກາຍເປັນນັກບໍລິຫານມືອາຊີບຕົ້ນໆຢູ່ປະເທດໄທນີ້ແຫຼະ ອ່າ ຊິເລົ່າຄືນ ເລົ່າ ຫຍໍ້ເລື່ອງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນເປັນບົດຄວາມໜຶ່ງຢູ່ໃນເຟສບຸກສ່ວນໂຕລາວນີ້ ແລ້ວກະ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ອ່າ ຍາມທີ່ວ່າ ມັນຖືວ່າເປັນມຸມມອງສຳລັບຜູ້ທີ່ວ່າເຮັດວຽກຢູ່ຊະ ຍາມທີ່ວ່າບໍລິສັດເກີດວິກິດຄັ້ງໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ນີ້ນ ະ ເພິ່ນວ່າ ມັນ ມັນຄືໂອກາດອັນສຳຄັນຂອງລູກຈ້າງ ຫຼືວ່າຂອງພະນັກງານ ເປັນຫຍັງຈັ່ງວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນເລົ່າເລື່ອງຂອງໂຕເອງຂອງເພິ່ນຫັ້ນນະ ເພິ່ນເຮັດວຽກມາເກືອບ 30 ປີ ຈົນຮອດດຽວນີ້ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ມຍຳກຸ້ ງນີ້ກໍແມ່ນວິກິດໃຫຍ່ ແລ້ວກໍ ນ້ຳຖ້ວມກຸງເທບ ພົບມາທັງສອງວິກິດໃຫຍ່ໆ ແລ້ວກໍຜ່ານມາເນາະ ເພິ່ນກໍວ່າ ອ່າ ເພາະວ່າ ກໍເລີຍວ່າເຫັນວ່າຄັ້ງນີ້ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ແນ່ນອນ ຫຼາຍໆຄົນນີ້ກໍຊິຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ຮູ້ ວ່າໂຕເອງນີ້ນະ ຊິຢູ່ໃນໂຊນປອດໄພ ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າຊິເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ປະສົບໄພ ອັນນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງຄົນທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນແວດວົງສັງຄົມທົ່ວໄປເນາະ ຄືເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍຫຼາຍຄົນກໍຊິຄຶດຄືກັນແຫຼະ ກໍຄຶດວ່າຈັກເຮົາຊິມີໂອກ າດໄດ້ ເອີ ອ່າ ໄດ້ປະໂຫຍດ ເບິ່ງໄປເຜີນໆ ແລ້ວມັນກໍຄືຊິບໍ່ມີໃຜທີ່ວ່າຊິເປັນຜູ້ພໍຊິໄດ້ປະໂຫຍດຈາກວິກິດຄັ້ງນີ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນເລົ່າວ່າຈັ່ງຊີ້ ເພິ່ນຫັ້ນເປັນລູກຈ້າງມາຕະຫຼອດຊີວິດ ແລ້ວກໍໂດຍສາຍເລືອດ ແລ້ວກ ະມາຜ່ານມາຫຼາຍບໍລິສັດ ແຕ່ກໍບໍ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການເອງຈັກເທື່ອ ເງິນເດືອນຕອນເພິ່ນເລີ່ມວຽກຫັ້ນກະຖືວ່າແມ່ນ 20,000 ບາດເນາະ ກະໃຫ້ຄຶດວ່າຊະວ່າມັນ 30 ປີກ່ອນນີ້ ແລ້ວພະນັກງານກະເປັນຖືວ່ າເຮັດວຽກໃນລະດັບກາງໆ ກະຮຽນໜັງສືກະລະດັບ ເພິ່ນວ່າເພິ່ນກາງໆ ແຕ່ຄຶດວ່າກະຄືຊິໃນລະດັບໜຶ່ງ ແລ້ວເພິ່ນກະວ່າຢູ່ໃນບໍລິສັດທີ່ເພິ່ນໄປເຮັດນີ້ກະເປັນບໍລິສັດການເງິນ ຍຸກນັ້ນກະເປັນ ກະເປັນຫ້ອງ ການທີ່ມີຄົນເກັ່ງຫຼາຍແຫຼະເນາະ ໄປສະໝັກກະແມ່ນສະໝັກວຽກ ຕອນນັ້ນ ຄົນເກັ່ງຫຼາຍ ກະເລີຍຄິດວ່າ ຄັນເຮັດໄປນີ້ກະຄ້າຍໆວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້ານີ້ກະຄືຊິຍາກຍາກ ກະເລີຍວ່າ ລາອອກວ່າຊັ້ນ ລາອອກ ແລ້ວ ໄປຊອກວຽກໃໝ່ ແລ້ວໄປເຈີບໍລິສັດໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ TAC ປັດຈຸບັນແມ່ນ DTAC ທີ່ເຮົາຮູ້ນີ້ແຫຼະ ແລ້ວເພິ່ນກໍເຂົ້າໄປໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ເນື້ອຮູ້ໂຕປານໃດວ່າ ຊິເຮັດຕຳແໜ່ງຫຍັງວ່າຊັ້ນ ແຕ່ວ່າຕຳແໜ່ງທີ່ໄປເຮັດນີ້ ເອີ້ນວ່າ Investor Relation ຫຼືວ່າແມ່ ນນັກລົງທຶນສຳພັນ ຍາມນັ້ນຫັ້ນ ບໍລິສັດ DTAC ພໍດີໄປຈົດທະບຽນຢູ່ ອ່າ ຕະຫຼາດ ຕະຫຼາດຮຸ້ນສິງກະໂປໃໝ່ໆ ເພາະສະນັ້ນມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນ ອ່າ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນສະຖາບັນ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນລົງທຶນຫຼາຍໆບ່ ອນມາລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນຂອງ DTAC ວ່າຊັ້ນສະ ແລ້ວກະ ມັນກະເລີຍຕ້ອງມີພະແນກໜຶ່ງທີ່ວ່າມາຈັດການກັບຜູ້ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກເຮັດ ອັນເພິ່ນເລົ່ານີ້ນະ ວ່າຜູ້ບໍລິຫານ ອ່າ ທີ່ວ່າຢູ່ TAC ຕ ອນນັ້ນນັ້ນກໍບໍ່ມັກລົມກັບນັກລົງທຶນ ເພາະສະນັ້ນກໍເລີຍຕັ້ງພະແນກໜຶ່ງຂຶ້ນມາຮັບຜິດຊອບໂດຍສະເພາະ ແລ້ວເວລາເພິ່ນເຂົ້າໄປແລ້ວ ຈັ່ງຄ່ອຍຮູ້ວ່າເປັນວຽກທີ່ໂຫດໂຫດເຕີບ ເພາະວ່າ ອ່າ ຜູ້ບໍລິຫານກະນັ ດພົບນັກລົງທຶນນີ້ກະອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍພໍ້ກັນ ແຕ່ວ່ານັກລົງທຶນກໍຊິມາສໍ້ເອົາຄວາມຂໍ້ມູນນຳເພິ່ນຢູ່ຕະຫຼອດ ແລ້ວມື້ໜຶ່ງ ແຕ່ລະມື້ ເພິ່ນກໍຕ້ອງເຈີກັບນັກລົງທຶນບໍ່ຈັກທໍ່ໃດຮອບແລ້ວເນາະ 6-7 ຮອບໄປຊັ້ນໆ ຈົນວ່າ ເຮັດ ໃຫ້ ອ່າ ການທີ່ວ່າໄດ້ເຮັດວຽກໂຕ້ຕອບກັບນັກລົງທຶນນີ້ນະ ກໍສາມາດໄດ້ຝຶກຝົນວິຊາໂຕເອງ ແລ້ວຈົນໄປຮອດ ອັນ ຜູ້ບໍລິຫານເອງກໍລຳຄານຊິໃຫ້ຂໍ້ມູນລະ ກະເລີຍວ່າ ໂອເຄ ຊວນເຂົ້າມານັ່ງປະຊຸມນຳຜູ້ບໍລິຫ ານເອງເລີຍສະ ຈົດຂໍ້ມູນໄປ ຈົດໄປແລ້ວກໍໄປຕອບເດີ້ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວເຮັດໄປເຮັດມາ ການທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປປະຊຸມນຳຜູ້ບໍລິຫານເລື້ອຍໆນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ໂຕເພິ່ນເອງນັ້ນເລີ່ມ ອ່າ ເລີ່ມມີໂຕຕົນຂຶ້ນມາໃນລະດັບ ໜຶ່ງໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ໃນຫ້ອງການ ເພາະສະນັ້ນກະເລີຍໄດ້ມີປາກມີສຽງ ໄດ້ອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລ້ວຈົນວ່າໂອກາດສຳຄັນໃນຊີວິດຫັ້ນມາຮອດ ວ່າຕົ້ມຍຳກຸ້ງຫັ້ນມານີ້ແຫຼະ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ເສດຖະກິ ດປະເທດໄທນີ້ຄືວ່າຕ່ຳແຮງຫຼາຍ ເພາະວ່າຕົ້ນເຫດໂຕໜຶ່ງຂອງວິກິດຕົ້ມຍຳກຸ້ງຕອນນັ້ນຄື ຫຼາຍໆບໍລິສັດນີ້ແມ່ນໄປຢືມເງິນຕ່າງປະເທດມາ ຢືມເປັນເງິນ ເງິນຕາ ແລ້ວເວລາທີ່ວ່າ ອ່າ ຄ່າເງິນບາດມັນປ່ຽນ ໄປນີ້ນະ ຈາກໂດລາໜຶ່ງ 25 ບາດນີ້ນະ ກາຍເປັນໂດລາໜຶ່ງ 50 ບາດປຶບ ໝາຍຄວາມວ່າໜີ້ທີ່ມີຢູ່ນີ້ ຖືວ່າເປັນຄູນ 2 ໄປເລີຍ ເພາະສະນັ້ນເກືອບທຸກບໍລິສັດນີ້ທີ່ມີໜີ້ຕ່າງປະເທດນີ້ເຈັບໂຕໄປເບີດ DTAC ກໍບໍ່ເວັ້ນ ແລ້ວບັດນີ້ DTAC ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄືຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລື່ອງປັບໂຄງສ້າງໜີ້ ຍາມນັ້ນ ຕາມເພິ່ນເລົ່ານີ້ ກະຄືທາງບໍລິສັດແທັກນີ້ກະມີເຈົ້າໜີ້ຢູ່ 50 ກວ່າບໍລິສັດ 5 5 50 ກວ່າເຈົ້າ ເຈົ້າໜີ້ ກະເລີຍເຮັດໃຫ້ວ່າການປັບໂຄງສ້າງນີ້ນະ ມັນກ ະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ແລ້ວກະທາງເຈົ້າໜີ້ກະມີການກົດດັນ ສົ່ງຄົນມາທວງໜີ້ເນາະ ແລ້ວກະເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງ ຕ້ອງມີການປະທະຄາລົມ ປະທະຄວາມຕຶງຄຽດກັນບໍ່ທຳມະດາ ແລ້ວກະ ແຕ່ວ່າໃນບໍລິສັດ ເພິ່ນລົ ມໄປລົມມາ ກໍແມ່ນຫັນມາຫາ ອ່າ ຄຸນໂຈນີ້ ແລ້ວກະ ແລ້ວກະໄດ້ທາບທາມແຫຼະ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍຄືກາຍມາເປັນວ່າ ເປັນວຽກທີ່ຜູ້ອື່ນບໍ່ຄ່ອຍກ້າເຮັດນີ້ ອ່າ ຄຸນໂຈນີ້ລາວກໍສະເໜີ ແລ້ວກະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ ເປັນຫົວໜ້າໂຄງການປັບໂຄງສ້າງໜີ້ຂອງແທັກ ແລ້ວກະຖືວ່າ ລາວນີ້ກະເປັນຜູ້ທີ່ວ່າເຮັດວຽກເນາະ ອັນ ເປັນຜູ້ທີ່ວ່າເຮັດວຽກໜັກ ທຸ່ມເທ ແລະກະຊອກຮູ້ ເຖິງຈະທໍລະມານ ແລະແຕ່ວ່າເປັນຊ່ວງເວລາຮຽນ ຮູ້ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ຈົນວ່າເພິ່ນສາມາດເຮັດວຽກປັບໂຄງສ້າງໜີ້ນີ້ແລ້ວພາຍໃນ 1 ປີເນາະ ກະເບິ່ງວ່າໃນ 52 ເຈົ້າໜີ້ນີ້ ຖືວ່າປັບກັນໄດ້ ແລະ ປະສົບການໃນ 1 ປີທີ່ເພິ່ນເລົ່ານີ້ແມ່ນວ່າ ປານໄດ້ຮຽນຮູ້ປົກກະຕິ 10 ປີ ຄວ າມໝາຍຄືຄວາມປະສົບການ ຫຼື ຄວາມຮູ້ທີ່ເຈົ້າຊິອາດຈະໃຊ້ເວລາ 10 ປີນີ້ນະ ໃນ 1 ປີນີ້ສາມາດທ້ອນຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະກະເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ຮັບໂອກາດໃໝ່ໆ ຫຼັງຈາກຜ່ານພົ້ນຄັ້ງນັ້ນໄປ ເພາະວ່າຜູ້ໃຫຍ່ໃນຫ້ອງກ ານນີ້ກໍຖືວ່າໃນບໍລິສັດກໍແມ່ນເຫັນຜົນງານເນາະ ຄັນເວົ້າພາສາເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແລະ ນັບຈາກນັ້ນມາ ມີໂອກາດຫຍັງໃໝ່ໆ ກໍຖືວ່າເພິ່ນກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ອນໝູ່ ໄດ້ຮັບໂອກາດກ່ອນໝູ່ ຈົນວ່າ ເອີ ເຕີບໃຫຍ່ເນາະ ກ້າ ວຂຶ້ນມາເປັນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບສູງຫຼາຍຂອງ ເອີ Dtac ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ມື້ກີ້ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າໄປບໍ່ ປັດຈຸບັນນີ້ເພິ່ນຮັບຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ອາວຸໂສ ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານກຸ່ມ ວຽກງານການຕະຫຼາດເດີ ຢູ່ ອ່າ ທະນາຄານໄທພານິດເນາະ ຊຶ່ງເຮົາກໍໜ້າຈະຄຸ້ນໆຢູ່ລະ ເອີ ຕາມທີ່ເລົ່າມາທັງເບິດນີ້ເນາະ ກະຊິເຫັນວ່າ ໃນນາມທີ່ວ່າເພິ່ນເປັນລູກຈ້າງ ຫຼືວ່າພະນັກງານຜູ້ໜຶ່ງນີ້ນະ ກະແມ່ ນໃຊ້ວິທີນີ້ແຫຼະ ທຸ່ມເທໃນ ໂດຍສະເພາະຍາມທີ່ບໍລິສັດພົບພໍ້ບັນຫາ ເພິ່ນກໍມາສະຫຼຸບສັ້ນໆວ່າ ເປັນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນທີ່ວ່າ ສຳລັບຄົນທີ່ວ່າ ມີ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ຖານະສັງຄົມລະດັບກາງໆ ບໍ່ມີ ອ່າ ເສັ້ນສາຍຫຼາຍເນາ ະ ໃນຜ່ານມາ ກໍອາດຈະຮູ້ສຶກວ່ານ້ອຍເນື້ອຕ່ຳໃຈ ການນີ້ກໍເປັນໂອກາດດີທີ່ສຸດ ທີ່ວ່າເວລາທີ່ວ່າເສດຖະກິດມີ ມີບັນຫາຈັ່ງຊີ້ ຄືອັນທີ 1 ກໍແມ່ນວ່າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດ ໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ວ່າຜູ້ອື່ນເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍ ຢາກເຮັດ ບໍ່ຄ່ອຍກ້າເຮັດ ແລະກະໃຊ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມທໍລະຫົດ ຕ້ອງຄວາມພະຍາຍາມເປັນພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ສ້າງໂຕຕົນຂອງໂຕເອງນີ້ນະ ໃຫ້ຂຶ້ນມາໃນອົງກອນ ອັນທີ 2 ນີ້ ເພິ່ນຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນຕອນທີ່ບໍລິສັດ ນີ້ນະເກີດວິກິດ ມັນກໍແມ່ນໂອກາດທີ່ດີຫຼາຍ ທີ່ວ່າໃຫ້ ອ່າ ພະນັກງານຜູ້ທີ່ວ່າມີຈິດວິນຍານທີ່ຈະພາອົງກອນຜ່ານຜ່າບັນຫາໄປໄດ້ນີ້ ໄດ້ອາສາ ໄດ້ສ້າງສີມື ແລະກະ ທີ່ວ່າອາດຈະບໍ່ໄດ້ ອ່າ ບໍ່ໃຫ້ເລືອກວຽກແຫຼະເ ນາະ ບໍ່ແມ່ນວ່າອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນວຽກຂ້ອຍ ອັນນັ້ນປົກກະຕິຂ້ອຍບໍ່ເຮັດວຽກນີ້ຫັ້ນນະ ກະແມ່ນວ່າຍາມວິກິດແລ້ວ ລະແມ່ນວ່າເຮົາຕ້ອງກ້າສະແດງອອກເຖິງ ເອີ ຄວາມກ້າຫານ ແລະກະຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນອົງກອ ນ ເປັນຜູ້ນຳບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຕຳແໜ່ງສະເໝີໄປເດີເນາະ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນດີນຳກັນບໍ່ ເພາະວ່າ ອ່າ ການທີ່ວ່າເຮົາສາມາດນຳພາ ແລະກະມີສະແດງທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີອອກມາໃຫ້ທັງເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະກ ະຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງໃນອົງກອນເຮົາຮູ້ນີ້ນະ ມັນກະຊິເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ອ່າ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນໂຕຕົນຂອງເຮົາ ອັນນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນໂອກາດດີ ເພິ່ນກະເລີຍວ່າ ເພິ່ນອອກມາຂຽນບົດຄວ າມນີ້ນີ້ ກະແມ່ນຍ້ອນວ່າໄລຍະນີ້ນີ້ແຫຼະ ການທີ່ວ່າມີບັນຫາໂຄວິດເກີດຂຶ້ນນີ້ ຢາກກະຕຸ້ນເນາະ ໃຫ້ ອ່າ ຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານທົ່ວໄປນີ້ໄດ້ຄິດນຳກັນວ່າໂອກາດ ໃຫ້ຖືວ່ານີ້ຄືໂອກາດຂອງພວກທ່ານທີ່ຈະໄດ້ສະແ ດງຄວາມສາມາດ ຄວາມກ້າຫານ ເພາະວ່າໂອກາດນີ້ກໍອາດຈະຄັ້ງນີ້ນີ້ ກໍຫຼັງຈາກຜ່ານໄປແລ້ວນີ້ກະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິມາອີກຍາມໃດ ກໍຊິໜ້າເສຍດາຍຫຼາຍ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວວິກິດໃຫຍ່ໆລະດັບເສດຖະກິດໂລກທີ່ມັ ກເກີດວິກິດນີ້ ມັນຮອບໜຶ່ງປະມານ 10 ປີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະສະນັ້ນ ອັນ ເທື່ອນີ້ນີ້ ຢາກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານນີ້ກະ ບໍ່ວ່າຊິຢູ່ໃນອົງກອນໃດ ອົງກອນເອກະຊົນ ອົງກອນ ແມ້ກະທັ້ງອົງກອນລັດ ຄືວ່າອົງກອນທີ່ວ່າບໍ່ແມ່ ນສະແຫວງຫາກຳໄລ ຫຼື ຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ທຸກບ່ອນກໍຕ້ອງໄດ້ພົບພໍ້ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ໃນຄວາມບໍ່ປົກກະຕິນັ້ນຫັ້ນ ມັນກະໝາຍເຖິງ ອ່າ ວິກິດການທີ່ໃນລະດັບອົງກອນໂຕເອງອາດຈະຕ້ອງພົບ ແລ້ວຍາມນັ້ນຫັ້ ນແມ່ນ ອ່າ ເຮົາຕ້ອງການຄົນທີ່ ອ່າ ກ້າຫານອອກມາ ແລະ ອັນນັ້ນແມ່ນເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງວ່າ ຖືວ່າຟາກຂອງຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານ ແລະ ອັນໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເສີມໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຄື ແນ່ນອນ ເປັນຜູ້ໃດທີ່ມີໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ນຳອົງກອນນີ້ ກະຕ້ອງຮູ້ວ່າຍາມຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເອີ ທີມງານເຮົາຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຫຍັງ ຂະເຈົ້າຢາກ ຢາກຊ່ວຍອົງກອນຢູ່ແລ້ວ ລະເຮົາໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳອົງກອນນີ້ ເຮົາຊິໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ຫຍັງໄດ້ແດ່ ລະເຮົາຊິເປີດພື້ນທີ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານີ້ໄດ້ນຳສະເໜີໂຕເອງໄດ້ຊ່ຳໃດ ອັນນີ້ແມ່ນ ຖ້າມັນເປັນຕົບມືຂ້າງດຽວນີ້ມັນກໍຊິຍາກເດ້ ເພາະສະນັ້ນ ການທີ່ຜູ້ນຳອົງກອນທີ່ວ່າຈະ ອ່າ ໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອ ໃຈ ລະກະແມ່ນພາທີມງານ ທີມ ທີມ ທີມ ທີມງານນີ້ຕ້ອງ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງການຜູ້ນຳຢູ່ແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນ ອັນ ໃນຖານະທີ່ເປັນ ອ່າ ທີມງານຮ່ວມກັນ ຫຼືວ່າຈັດການນຳກັນ ເພື່ອເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ມັນຜ່ານພົ້ນສະຖາ ສະ ພາບການຄືເທື່ອນີ້ນີ້ນະ ໄປໄດ້ແມ່ນ ກໍເລີຍວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຢາກເອົາມາເລົ່າສູ່ຟັງ ຫວັງວ່າຊິເປັນປະໂຫຍດ ເປັນຂໍ້ຄິດໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ໄປເສີມພະລັງໃນອາທິດໜ້າ ທີ່ວ່າເຮົາກັບໄປສູ່ວຽກສູ່ງານນີ້ນ ະ ຊິໄດ້ພາກັນ ອ່າ ເປີດສະໝອງເນາະ ເອົາຄວາມຄິດດີໆ ມີແຕ່ຄິດບວກ ເພື່ອໃຫ້ ອ່າ ຜ່ານຜ່າວິກິດຄັ້ງນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ ແນ່ນອນວ່າມັນຊິຍາວ ແຕ່ກໍຕ້ອງມີພະລັງສູ້ໄປນຳກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໂອເຄ ກະຍາວໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ ວ່າເຮົາກໍກິນເວລາໄປກັບເລື່ອງ ໄປກັບເລື່ອງພອດແຄສໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ຕັ້ງແຕ່ 4-5 ນາທີທຳອິດຫັ້ນ ກະຫວັງວ່າຊິເປັນປະໂຫຍດ ລະກະ ໃຜມີຄຳຄິດເຫັນຈັ່ງໃດ ລະກະມັກຟັງຊ່ອງທາງໃດ ກະແມ່ນຕິດຕາມໄດ້ ອັນຟັງໄດ້ແນ່ໆເລີຍແມ່ນ 108 ເມກາເຮີດ ເພຈຢູ່ໃນເຟສບຸກຫັ້ນ ຊິເຫັນໂພສຕ່າງໆຂອງເຮົາ ລະຄັນໃຜທີ່ວ່າມີ ອ່າ ພອດແຄສ player ຊິເປັນຂອງ Apple ຂອງ Google ຫຼືວ່າຂອງຄ້າຍອື່ນໆ ຊິເປັນຂອງ Anchor ເປັນ Pod ຫຼາຍໆອັນເນາະ ອັນ ນີ້ກະສາມາດຕິດຕາມນຳກັນ subscribe ລະເຂົ້າມາ ຟັງນຳກັນ ມີຫຍັງກໍຄອມເມັນເຂົ້າມາ ຫຼືວ່າຢາກໃຫ້ລົມຫົວຂໍ້ອີ່ຫຍັງທີ່ ສ່ວນຫຼາຍຄືພອດແຄສເຮົານີ້ກໍຊິເວົ້າເລື່ອງ business ຫຼືກໍເລື່ອງວຽກເນາະ ເລື່ອງ ລະກະເລື່ອງ ເອີ ຜູ້ ປະກອບການ ເລື່ອງ ເອີ ຄວາມຄິດປະເພດ ເອີ innovation ໃໝ່ໆຫັ້ນ ອັນນັ້ນກະແມ່ນຂອບຂ່າຍທີ່ເຮົາຢາກລົມຢູ່ໃນຂອບເຂດນີ້ ໂອເຄ ລາໄປກ່ອນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຕິດຕາມໃໝ່ເອພິໂສດໜ້າ ສະບາຍດີ